ໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລາວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຮອບດ້ານຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເກືອບໝົດປະເທດ ຍົກເວັ້ນຄົນຈຳນວນນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມ ດຣ ມານະ ສຸດທິຈັກ ນັກເສດຖະສາດລາວ ອາເມລິກັນ ທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາແກ່ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງທ່ານບອກວ່າ ເຮົາ ເຮົາກໍເຫັນວ່າເລື່ອງບັນຫາເງິນເຟີ້ນີ້ ມັນສ້າງຄວາມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ທຸກຂະແໜງການ ຍົກເວັ້ນຄົນຈຳ ນວນນ້ອຍໆ ທີ່ວ່າມີລາຍໄດ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ແຖວປະມານ 1% ນີ້ແຫຼະ ພວກນີ້ບໍ່ມີບັນຫາ ແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດໄດ້ຮັບບັນຫາຫຼາຍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໄພເງິນເຟີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິນຄ້າບໍລິໂພກໃ ຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ໄວກວ່າສິນຄ້າປະເພດອື່ນ ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການເປັນຢູ່ຂອງຄົນລາວໃນເກືອບທຸກຄົວເຮືອນ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຄົນລາວຈະຈ່າຍປະມານ 70 ເປີເຊັນຂອງລາຍຮັ ບຂອງຕົນເຂົ້າໃນການຊື້ອາຫານການກິນ ອີງຕາມ ດຣ ມານະ ທີ່ອ້າງອີງເຖິງການສຳຫຼວດຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຊຶ່ງກໍຄືໃນປີ 2018-2019 ສະພາບເງິນເຟີ້ແມ່ນຕິດພັນກັນແໜ້ນກັບການຂາດແຄນເງິ ນຕາຕ່າງປະເທດໃນທະນາຄານ ຊຶ່ງໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ໄປຊອກແລກປ່ຽນເງິນຢູ່ນອກລະບົບທະນາຄານ ທີ່ມີການເກັງກຳໄລ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນຕ່າງປະເທດສູງຂຶ້ນ ແລ ະ ເງິນກີບຫຼຸດລົງ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດທ່ານໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ບາດນີ້ເງິນດອລາ ເງິນບາດຢູ່ທະນາຄານນະ ເຂົາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ແມ່ຄ້ານະ ເຂົາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ນັກລົງທຶນນະ ອາດຈະມີນັກລົງທຶ ນລາຍໃຫຍ່ບາງ ບາງຄົນທີ່ມີເສັ້ນມີສາຍ ມີເນັດເວີກດີໆກັບເຂົາ ແລ້ວເຂົາກໍປ່ອຍໃຫ້ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາບໍ່ປ່ອຍນະ ແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ນັກລົງທຶນນີ້ນະ ຊາວຄ້າຊາວຂາຍ ຕ້ອງເອົາເງິນກີບນີ້ໄປ ຊື້ດອລາໃນອັດຕາແລກປ່ຽນ 24,000 ກີບນະ ຢູ່ຕະຫຼາດມືດພຸ້ນນະ ຢູ່ຮ້ານແລກປ່ຽນເຖື່ອນພຸ້ນນະ ອັດຕາແລກປ່ຽນແທ້ໆມັນ 24,000 ກີບຕໍ່ 1 ດອລານະ ມັນບໍ່ແມ່ນ 20,500 20,700 ຢູ່ໃນທະນາຄານ
ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ສາມາດສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ກໍເພາະທາງລັດຖະບານເອງກໍມີຄວາມກົດດັນຈາກການເປັນໜີ້ຕ່າງປະເທດຫຼາຍ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ ອງໄດ້ເກັບທ້ອນເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນໂດລາໄວ້ໃນທະນາຄານ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນຢ່າງຈຳກັດ ອີງຕາມ ດຣ ມານ ະ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງນີ້ ລາວນີ້ຕ້ອງໃຫ້ມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດພໍເພື່ອໃຊ້ໜີ້ຕ່າງປະເທດ ໂຕນີ້ນີ້ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ເງິນກີບຕົກນະ ລາວຕິດໜີ້ຕ່າງປະເທດຫຼາຍ ແລ້ວທຸກໆປີລາວຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໜີ້ຕ່າງປ ະເທດຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ແປວ່າເດືອນໜຶ່ງປະມານ 100 ລ້ານໂດລາ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ລາວຕ້ອງການເງິນໂດລາສຳລັບຊື້ນ້ຳມັນ 100 ລ້ານ ແລະ ເງິນຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນຄັງຫັ້ນ ຢູ່ໃນລະບົບ ມັນມີພຽງແຕ່ປະມານ 300 ລ້ານ ແ ລະ ອື່ນໆອີກທີ່ວ່າລາວຕ້ອງແນວນຳກັບ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນກີບນີ້ມີຄວາມບອບບາງ ມັນຍັງມີສູງ ຈົນກວ່າລັດຖະບານຈະຫາວິທີເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຈາກການໃຊ້ໜີ້ຕ່າງປະເທດນີ້ມັນຫຼຸດລົງ ນອກ ຈາກນັ້ນ ການທີ່ນັກລົງທຶນສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້ໂອນລາຍຮັບຂອງຕົນທັງໝົດເຂົ້າມາລາວ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະສາມາດໂອນເງິນຕາອອກໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຊຳລະໜີ້ຄືນໄດ້ ອີກ ກໍເປັນສາເຫດອັນສຳຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວຂາດແຄນ ດັ່ງທີ່ດັອກເຕີ ມານະ ໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນວ່າ ເຂົ້າໃຈວ່າບໍລິສັດຫຼາຍໆບໍລິສັດນີ້ ຄວນຈະນຳເງິນເຂົ້າປະເທດ ສົ່ງອອກມີລາຍໄດ້ ຄວນນຳເງິນເຂົ້າປະເທດ ແຕ່ວ່າທຸກບໍລິສັດທີ່ວ່າລົງທຶນຢູ່ລາວ ເຂົາອາດຈະມີໜີ້ ຊຶ່ງໜີ້ເຂົາເຈົ້າຫັ້ນແມ່ນຢືມຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຂົາກໍບໍ່ເຂົ້າ ແລະ ບາດນີ້ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າມາຫຼາຍ ເພາະໝາຍຄວາມວ່າເຂົ້ າໜ້ອຍລົງ ກໍພຽງແຕ່ປະມານ 30% ແລະ ລັດຖະບານກໍເຫັນວ່າເປັນບັນຫາ ເພິ່ນຢາກບັງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາທັງໝົດຫັ້ນລະ ແລ້ວຈຶ່ງຖອນອອກໃຊ້ຕາມ ເອີ ມັນກະຍາກ ບາດນີ້ ອັນນ່າ ກົດລະບຽບນະໂຍບາຍເຮັດ ໃຫ້ນັກລົງທຶນບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ເອົາເງິນເຂົ້າມາເອົາອອກຍາກ ເຂົາກໍບໍ່ເຂົ້າ
ສະຫຼຸບແລ້ວ ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ໜີ້ໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ການນຳເງິນຂາຍສິນຄ້າສົ່ງອອກເຂົ້າມາລາວແບບບໍ່ເຕັມສ່ວນ ພາໃຫ້ເກີດການຂາດແຄ ນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄພເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA ພາກພາສາລາວ